ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ວ່າ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າກະຊວງຕ່າງປະເທດໄທ ແລະກໍສະມາຄົມລາວໄທ ຫຼືວ່າໄທລາວເພື່ອມິດຕະພາບ ເຮັດຈັ່ງໃດວ່າມອບອຸປະ ກອນການແພດໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ອັນນີ້ກໍເປັນຄວາມຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຂອງລາວໄທ ໄທລາວເນາະທ່ານ ອາຈາຣີ ສີລັດຕະນະບັ ນ ອະທິບໍດີກົມເອເຊຍຕາເວັນອອກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ແລະກະທ່ານ ກຽດຕິຄຸນ ຊາດປະເສີດ ນາຍົກສະມາຄົມໄທລາວເພື່ອມິດຕະພາບ ກະໄດ້ຮ່ວມພິທີມອບເຄື່ອງມືແພດ ເພື່ອປ້ອງກັນການ ກະຈາຍຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍມີທ່ານ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສາທາ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳປະເທດໄທ ເປັນ ຜູ້ຮັບມອບ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າອຸປະກອນ ຫຼືວ່າເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືທີ່ວ່າມອບໃຫ້ທາງການລາວນະ ມັນມີຫຍັງແດ່ເນາະ ນີ້ກໍມີເລື່ອງຂອງເຄື່ອງກວດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 4 ເຄື່ອງ ແລະກະເຄື່ອງວັດອຸນຫ ະພູມແບບອັດຕະໂນມັດອີກຈຳນວນ 4 ເຄື່ອງ ຊຶ່ງທຸກອຸປະກອນນີ້ກໍຜະລິດໂດຍສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີພະຈອມເກົ້າເຈົ້າຄຸນທະຫານລາດກະບັງຂອງໄທເນາະ ໂດຍການມອບອຸປະກອນການແພດ ໃນເທື່ອນີ້ ກະເພື່ອສະໜັບສະໜູນລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະກະເປັນຄວາມຮ່ວມມືໄທລາວ ລາວໄທ ເພື່ອປ້ອງກັນການກະຈາຍຂອງໂຄວິດ-19 ໃນສາທາລະນະ ປະຊາ ທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະລວມເຖິງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 70 ປີຂອງການສະຖາປະນາຄວາມສຳພັນທາງການທູດໄທກັບສາທາລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຈະຄົບຮອບໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2020 ນີ້ເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າອຸປະກອນມອບໃຫ້ນີ້ເນາະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວມັນກະດີ ກໍເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ວ່າຂາດເຂີນອຸປ ະກອນເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື ບໍ່ວ່າກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ດອກ ການແພດຫັ້ນແມ່ນວ່າມີການຂາດເຂີນ ແລະກະມີຫຼາຍປະເທດຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍຢູ່

ຂອງທາງລາວຢູ່ເນາະ ອືມ ຄັນຊິດູເດົາແລ້ວກໍແມ່ນວ່າເອົາຕິດຕັ້ງໄວ້ຢູ່ໂລງພະຍາບານໃນແຫ່ງໃດແຫ່ງໜຶ່ງ ກໍແປວ່າຄົນນີ້ກະແປວ່າກວດບໍ່ເຖິງ ບໍ່ເຖິງກັນລະ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຢູ່ເມືອງລາວມັນອາດຈະກວດບໍ່ເ ຖິງຢູ່ແລ້ວ ຍົກຕົວຢ່າງຢູ່ທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນີ້ ກະທັງທີ່ວ່າທາງການເພິ່ນກວດໄດ້ຫຼາຍແທ້ໆລະ ກໍຍັງບໍ່ພໍໃຈວ່າກວດບໍ່ ບໍ່ພໍ ມັນຕ້ອງກວດທຸກຄົນທຸກວິນາທີວ່າຊັ້ນເຖາະ ກະເລີຍວ່ານັກວິທະຍາສາດກະ ເລີຍວ່າມາອອກ ຫົວຄິດມາເຮັດແນວກວດໃໝ່ ທີ່ວ່າເຮົາມາອົມໃສ່ປາກ ຄາບໃສ່ປາກ ແລະກະຫັນໃຈໃສ່ ແລະກະເອົາເຂົ້າຄອມພິວເຕີປັບຈັ່ງຊີ້ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດນາທີ ກໍແປວ່າຮູ້ໂລດວ່າເປັນຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກຳລັ ງ ທີ່ວ່າກຳລັງຈະຜະລິດຢູ່ ເພື່ອວ່າຊິນຳມາຈຳໜ່າຍວ່າຊັ້ນເຖາະ ເພາະວ່າຢູ່ໃນໂລກນີ້ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດມັນ ມັນຂາດເຂີນຫຼາຍແທ້ໆ ຄັນມັນຂາດເຂີນອຸປະກອນການກວດ ແລະກະແປວ່າບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນ ແລະ ກະວ່າໂຕເອງ ອັນ ມີຄົນເຈັບຄົນປ່ວຍໜ້ອຍ ມັນ ມັນກະເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ແຕ່ວ່າ ເລື່ອງທີ່ວ່າມອບໃຫ້ນີ້ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເມື່ອກີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈຳໄດ້ວ່າແມ່ນປະເທດໄທສ້າງຂຶ້ນມາເອງ ອັນນີ້ແມ່ນບໍລິສັດຕ່າງ ປະເທດມາສ້າງຢູ່ໃນໄທບໍ ຫຼືວ່າຫົວຄິດຊັ້ນປັນຍາຊົນຂອງປະເທດໄທເປັນຜູ້ປະດິດສ້າງອອກມາ ອັນນີ້ເປັນ ເປັນການຜະລິດ ການສ້າງຂອງສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີພະຈອມເກົ້າເຈົ້າຄຸນທະຫານລາດກະບັ ງ ກະຄືເປັນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ມີການເຮັດພວກອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ ທີ່ຈຳເປັນກັບເລື່ອງ ທຸກເລື່ອງເນາະ ໂດຍຄະນະນັກສຶກສາ ແລະກະອາຈານທີ່ ທີ່ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ອືມ ກໍແປວ່າດີຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຢາ ກຖາມວ່າ ເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າມີອັນເຄື່ອງກວດອຸນຫະພູມ ມັນແມ່ນທີ່ວ່າມັນເປັນຄ້າຍກັບວ່າຢູ່ໃນສະໜາມບິນ ເຮົາຍ່າງໄປແລ້ວມັນຮູ້ໂລດວ່າອຸນຫະພູມຮ້ອນປານໃດ ຫຼືວ່າເຢັນປານໃດບໍ ແມ່ນ ຄົນ ຄົນຍ່າງ ຜ່ານກະຫັນໜ້າ ຫຼືເອົາໜ້າຜາກໃສ່ ຕົວເລກມັນກໍສິອອກມາແບບອັດຕະໂນມັດຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຖືວ່າເປັນ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນແນວທີ່ວ່າຈັບມືຍິງໃສ່ໜ້າຜາກເຮົາເນາະ ແມ່ນ ອັນນີ້ນີ້ກະອັນແນວຍິງໃສ່ໜ້າຜາກ ອັນ ມັນກະບໍ່ແ ພງເທົ່າໃດດອກ ອັນແນວທີ່ວ່າເຂົາເອີ້ນວ່າຈັບ surface temperature ອັນນ່ະ ຂາຍກັນຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ eBay ຈັ່ງຊີ້ກະປະມານ 10 ກວ່າດອນນີ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າເຄື່ອງຂອງໝໍທີ່ວ່າກວດອຸນຫະພູມຄົນ ມັນກະແພງກວ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າຄັນເຮົາມາ ທຽບເທົ່າແລ້ວ ມັນກະບໍ່ໜີກັນເທົ່າໃດດອກໃນການຈັບຄວາມຮ້ອນນັ້ນ ແຕ່ວ່າເລື່ອງທີ່ວ່າໄທເອົາອຸປະກອນໄປໃຫ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ກະທັ່ງທີ່ວ່າປະເທດໄທມັນກໍບໍ່ພໍ ໃຊ້ຢູ່ແລ້ວ ເປັນຫຍັງເອົາໄປໃຫ້ລາວເນາະ ຄືຕອນນີ້ເນາະ ທາງ ທາງຂອງທາງການໄທ ສ່ວນໜຶ່ງກະມີໃຊ້ທີ່ນຳ ນຳເຂົ້າ ຫຼືວ່າຊື້ຈາກຕ່າງປະເທດ ອີກສ່ວນໜຶ່ງກະມີພວກສະຖາບັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼືວ່າໂລງພະຍາບານທີ່ມີຊື່ສຽງ ທີ່ມີຄະນະໝໍທີ່ມີ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນ ໃນການເຮັດການສ້າງພວກນີ້ ກະຊ່ອຍກັນເຮັດອອກມາ ບໍ່ວ່າສິເປັນໂລງພະຍາບານສິລິລາດ ໂລງພະຍາບານ ມະຫິດົນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ລວມເຖິງມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຄະນະອາຈານ ແລະ ກະນັກສຶກສາທີ່ລຽນກ່ຽວກັບພວກນີ້ ກະ ກະຊ່ອຍກັນເຮັດຂຶ້ນມາ ຖາມວ່າມັນພໍບໍ່ ກະ ກະຄືສິບໍ່ພໍກັບຄົນຈຳນວນ 50 60 ກວ່າລ້ານຄົນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼືວ່າການ ຄວາມລ່ວມມືກັບປະເທດຂ້າງຄຽງ ເນຍ ມັນ ມັນກະຈຳເປັນຄືກັນເນາະ ເພາະວ່າໂລກນີ້ມັນສາມາດທີ່ຈະໄປນຳຄົນໄດ້ ຕິດຕໍ່ກັນໄດ້ ຄັນຖ້າປະເທດຂ້າງຄຽງມີຄວາມປອດໄພນຳກັບຄົນ ຄົນໄທນີ້ກະສິມີຄວາມປອດໄພນຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ໄປກັນ ຢູ່ບ້ານເພິ່ນດີກວ່າກັນຢູ່ບ້ານເຮົາເນາະ ແມ່ນ ເພາະວ່າໄວໆນີ້ເນາະ ທາງ ທາງ ທາງການໄທກະໄດ້ອອກທາງສື່ວ່າປະເທດໄທນີ້ກະພ້ອມທີ່ຈະໄປຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຢັບຢັ້ງການກະຈາຍໂຄວິດ-19 ໃນ ໃນພະ ມ້ານຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຄັນຫາກວ່າໄດ້ລັບການລ້ອງຂໍເນາະ ອັນນ່ະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ອ່າ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ນ່ະ ໃນລາວນີ້ ຕົວເລກໂຕສຸດທ້າຍນີ້ກະຍັງຢູ່ 23 ຄົນຢູ່ ແລະກະບໍ່ມີໃຜຕາຍຈັກຄົນ ໃນເວລານີ້ ພໍຊິເດົາໄດ້ຫຼື ບໍ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ມັນຢູ່ຂັ້ນໃດ ຢູ່ຂັ້ນ 100 ບໍ ຂັ້ນ 10 ຂັ້ນພັນ ອັນນີ້ເນາະ ເປັນ ກະເປັນຕົວເລກສະສົມ ສະສົມມາເນຍເນາະ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ ມີນາພຸ້ນເນາະ ກະຕອນນີ້ກະຢູ່ທັງໝົດ 3,000 ກວ່າ ເພາະວ່າ ຄົນ ຄົນ ຄົນປ່ວຍທີ່ມີຢູ່ຊຸມື້ນີ້ກະເປັນຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນ ເປັນຄົນໄທເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະກະເຂົ້າສູ່ລະບົບ State Quarantine ໂດຍທາງລັດຖະບານເປັນຜູ້ກັກ ແລະກະລັກສາ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ນະ ແມ່ນວ່າເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າມີພັນປາຍນະ ກະແປວ່າມີມາແຕ່ດົນແລ້ວ ອາດຈະຕາຍ 3,500 ເນາະ ເອີ 3,500 ອາດຈະຕາຍໄປແລ້ວ ຫຼືວ່າຫາຍຟື້ນດີແລ້ວ ແຕ່ວ່າພວກເປັນໃໝ່ນີ້ ກໍລະນີໃໝ່ໆ ຫວ່າງສອງສາມມື້ ຫຼືວ່າມື້ ນີ້ນີ້ມີຫຼາຍປານໃດ ຮູ້ບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຕົວເລກມື້ວານນີ້ເນາະ ເພາະວ່າເຂົາສິລາຍງານແຕ່ລະມື້ນີ້ກະຄື

ຖາມທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ອງໜຶ່ງອີກ ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ນີ້ລະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດວ່າ ທີ່ວ່າອາຊຽນກັບອັງກິດນີ້ ຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນຕໍ່ສູ້ນີ້ລະ ອັນນີ້ເພິ່ນກະໄດ້ມີການຄອນເຟີເຣັນກັນເນາະ ເລື່ອງຂອງຄວາມຮ່ວມມື ໂດຍ ທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງກຳປູເຈຍເນາະ ເພິ່ນກະໄດ້ອອກຖະແຫຼງການວ່າ ທາງສະມາຄົມປະຊາຊາດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼືວ່າອາຊຽນເຮົານີ້ລະ ແລະກະປະເທດອັງກິດ ກະຢືນຢັນ ທີ່ຈະຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໂຄວິດ-19 ລວມເຖິງການວິໄຈ ການພັດທະນາ ການຜະລິດ ການແຈກຈ່າຍວັກຊີນ ແລະກະການຮັກສາ ໂດຍຍຶດໝັ້ນໃນຈຸດປະສົງດ້ານປະສິດທິພາບ ຄວາມ ປອດໄພ ແລະກະການເຂົ້າເຖິງທີ່ ທີ່ເທົ່າທຽມກັນເນາະ ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວກະມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງການປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ກັບນາຍ Dominic Raab ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອັງກິດ ກະເພື່ອ ເປັນການປຶກສາຫາລືເຖິງການຮັບມືກັບການກະຈາຍຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍຖະແຫຼງການກະໄດ້ລະບຸວ່າ ທີ່ປະຊຸມຕ່າງກະກັງວົນທີ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກະຍັງຄົງກະຈາຍຕໍ່ເນື່ອງ ແລະກະສົ່ງຜົນກະທົບລຸ ນແລງຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດຂອງຄົນ ຕະຫຼອດຈົນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະກະສັງຄົມທົ່ວໂລກ ນອກຈາກນີ້ ທີ່ປະຊຸມເນາະ ກະຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ທາງອັງກິດປະກາດສິບໍລິຈາກເງິນຈຳນວນ 1,280,000 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ເຂົ້າກອງທຶນຕອບສະໜອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງອາຊຽນ ເທົ່າໃດເກາະ ລ້ານປາຍບໍ ລ້ານ 280,000 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດເນາະ ໂອ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ຮອດສອງລ້ານ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າສອງລ້ານຊັ້ນເຕ າະ ແຕ່ວ່າປະເທດອາຊຽນມັນມີ 10 ປະເທດພຸ້ນ ມັນກໍປານວ່ານ້ຳຕານຢອດດຽວຖິ້ມລົງນ້ຳທະເລຕົວນີ້ລະ ອັນນີ້ກະເປັນກອງທຶນ ກອງທຶນລວມເນາະ ທີ່ຫາກວ່າສິເອົາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ກໍຄືຢ່າງປະເອົ າໄວ້ວິໄຈເລື່ອງຂອງການເຮັດວັກຊີນ ເລື່ອງຂອງການຊ່ອຍເຫຼືອປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ ຫາກວ່າມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຈັ່ງຊີ້ ມັນກະສິບໍ່ໄດ້ກະຈາ ກະຈາຍກັນໃຊ້ເນາະ ອືມ ແຕ່ວ່າຈັ່ງໃດກໍຢ່າລະ ລ້ານ ປາຍນີ້ສຳລັບ 10 ປະເທດນີ້ ມັນກະໜ້ອຍຢູ່ ແລ້ວກະແນວໜຶ່ງອີກກໍແມ່ນວ່າປະເທດອັງກິດນີ້ ກໍແປວ່າໂຄວິດກຳລັງແຫ້ນກິນຫົວຢູ່ ແປວ່າແກ້ເກືອບຈະບໍ່ຕົກຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ວ່າກໍພະຍາຍາມມາຊ່ອຍອາຊຽນຢູ່ ແລ້ວກ່ຽວ ກັບເລື່ອງວັກຊີນນີ້ ປະເທດອັງກິດນີ້ກໍແປວ່າມີຄວາມກ້າວໜ້າ ອາດຈະໄດ້ຢາວັກຊີນໃນໄວບໍ່ຊ້ານີ້ ຫຼືວ່າພາຍໃນປີນີ້ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນ ເພິ່ນສິໃຫ້ຢາວັກຊີນແບບໃດເນາະ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າລາຍລະອຽດເນາະ ທີແວ ແຕ່ວ່າເວົ້າເຖິງວ່າເລື່ອງຂອງການພັດທະນາ ເລື່ອງຂອງການແຈກຈ່າຍວັກຊີນນີ້ ກະສິຍຶດໝັ້ນເລື່ອງຂອງຄວາມເທົ່າທຽມ ອາ ຕາມຈຳນວນປະຊາຊົນ ຕາມປະ ຊາ ປະຊາກອນທີ່ເປັນພະຍາດຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ຄືວ່າແລ້ວ ມັນ ມັນ ປະເທດອາຊຽນມັນກໍຫຼາຍປະເທດອາດຈະບໍ່ມີເງິນຊື້ ຖ້າເອົາຂອງຟຣີ ກໍແປວ່າຄົນບ້ານເຂົາກຸ້ມໃຊ້ກຸ້ມໃຊ້ ຫຼືວ່າເຫຼືອໃຊ້ແລ້ວ ເຂົາຈັ່ງສິເອົາມ າໃຫ້ຕົວນີ້ ຫຼື ຫຼືວ່າແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ກໍ ກໍ ອັນນີ້ເປັນລາຍລະອຽດເນາະ ທີ່ ທີ່ເພິ່ນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເຈາະເລິກລົງໄປຂະໜາດນັ້ນ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ທຸກປະເທດກໍສິຕ້ອງມີການມາ ມາເວົ້ າ ມາເຈລະຈາກັນອີກເທື່ອໜຶ່ງວ່າຄວາມຈຳເປັນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ພະຍາດຕົງນີ້ເນຍ

ອາ ຂອງ ຂອງຄັນທີ່ມັນກໍ່ເຫດນີ້ ຄື ຄືມັນກະມີຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນມີອີກ 2 ຄັນໄປລັກມາ ຫຼືບໍ່ ບໍ່ຈັ່ງໃດນີ້ ແຕ່ວ່າກະມີຊື່ຊັດເຈນເນາະ ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊິໄດ້ເຊື້ອເຊີນມາໃຫ້ຂໍ້ມູນອີກເທື່ອໜຶ່ງຢູ່ ອືມ ແນ່ນອນ ລະມັນ ມັນປ້າຍທັ ງໝົດແມ່ນປ້າຍຂີ້ລັກເບີດ ຫຼືວ່າປ້າຍປອມເບີດ ແລະມັນເປັນຈັ່ງໃດຈຶ່ງວ່າຈັບໄດ້ອີກ ເພາະວ່າຫວ່າງກ່ອນນີ້ ກໍຈັບໄດ້ບັກຫຼາຍໆ ພຸ້ນຢູ່ບຶງການນີ້ ຫວ່າງບຶງການ ຫວ່າງຫວ່າງໄວໆນີ້ທີ່ຜ່ານມາ ກໍໄດ້ປະມານເປັ ນລ້ານເມັດ ລ້ານ ລ້ານສີ່ແສນເມັດປະມານນີ້ ຖ້າຈຳບໍ່ຜິດເນາະ ລະຫວ່າງໄວໆນີ້ກໍຢູ່ທາງພາກເໜືອອີກເຈັດລ້ານກວ່າເມັດ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງຢາເສບຕິດຂະນະນີ້ເນາະ ກໍຖືວ່າມັນເປັນຊ່ວງທີ່ລັກລອບມາຈ າກທາງຕອນເໜືອຂອງໄທຂອງລາວເນາະ ຜ່ານເຂດແດນຂອງໄທເອງ ຫຼືວ່າຂອງ ຂອງທາງບ້ານເຮືອນຄຽງກໍບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າສາຍກໍລາຍງານ ສາຍນີ້ໝາຍເຖິງວ່າ ເປັນສາຍຂອງ ຂອງໄທຂອງລາວ ທີ່ເພິ່ນຮ່ວ ມກັນໃນການປ້ອງກັນຕົງນີ້ຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເທື່ອນີ້ຈັບໄດ້ແມ່ນຍ້ອນສາຍສືບກ່ອນຕົວນີ້ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ກະຄືສາຍສືບກະໄດ້ລາຍງານມາເນາະ ກະບໍ່ເປີດເຜີຍວ່າເປັນສາຍສືບຂອງໄທຂອງລາວກະບໍ່ຮູ້ ທາງໄທເ ອງກະໄດ້ກະຈາຍກຳລັງກັນທົ່ວທັງຈັງຫວັດບຶງການ ໃນການຕັ້ງຈຸດກວດຈຸດສະກັດ ຕົງນີ້ກໍໄດ້ ໄດ້ພົບດັ່ງກ່າວນີ້ເນາະ ແລະມັນມີການລະແວງສົງໄສບໍ່ວ່າ ຢາບ້າທີ່ຈັບໄດ້ສອງຄັ້ງຢູ່ບຶງການນີ້ນະ ເປັນຈຳນວ ນມາກມາຍນະ ມີການດູເດົາ ຫຼືວ່າຊ່າກັນວ່າມັນອາດຈະມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມຫຼືບໍ່ ເພາະວ່າຫວຽດນາມກັບແຂວງຄຳມ່ວນ ທ່າແຂກ ຫຼືວ່າເມືອງຄຳມ່ວນນີ້ເໜືອຫັ້ນ ຈາກຄຳມ່ວນໄປຫາຫວຽດນາມຜ່າ ນເສັ້ນທາງເລກທີ 21 ມັນກໍແປັບດຽວກໍຮອດແລ້ວ ແລ້ວລຸກ ຄຳມ່ວນນີ້ຂຶ້ນມາຫາເມືອງປາກຊັນນີ້ ກະປະມານ 90 ຫຼັກ 100 ຫຼັກເທົ່ານັ້ນ ມັນ ມັນບໍ່ມີການດູເດົາວ່າມັນມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມບໍ່ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນ ເນາະ ຍັງບໍ່ມີການເວົ້າເຖິງ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເວົ້າເຖິງເລື່ອງວ່າ ຕອນນີ້ຂະບວນການຢາເສບຕິດທາງຕອນເໜືອແຖວສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະໄດ້ຫາເສັ້ນທາງໃໝ່ ບໍ່ວ່າຊິເປັນ ອາດຈະເປັນຊາ ຍແດນຕາມລຳນ້ຳໂຂງ ຫຼືວ່າເຂົ້າມາທາງ ທາງລາວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຫຼືວ່າຜ່ານປະເທດໄທກະແລ້ວແຕ່ ອອກຈາກທາງເໜືອ ເພາະວ່າມີການກວດຂັນປາບປາມກັນຢ່າງ ຢ່າງໜັກເນາະ ກະເລີຍເຮັດເສັ້ນທາງໃ ໝ່ໃນການຂົນມາທາງອີສານ ທັງອີສານຕອນເໜືອ ອີສານຕອນໃຕ້ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິຢູ່ແຖວ ແຖວໜອງຄາຍ ບຶງການ ລະກະມຸກດາຫານຈັ່ງຊີ້ເນາະ ເຄ ເປັນຈັ່ງໃດກໍຢ່າລະ ແປວ່າຕຳຫຼວດໄທມີວຽກໜັ ກ ຊອກຈັບຢາບ້າໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ລະກະສະແດງວ່າເກ່ງເຕີບ ໄປຈັບໄດ້ຕິດໆຕໍ່ກັນ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກໍຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍ ທີ່ກະລຸນາເລົ່າເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຄວນຮູ້ຄວນຊາບໃຫ້ຮູ້ນຳ ຂໍຂອບໃຈ ຂອບ ໃຈ ທ່ານຄຳເດັກ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook